دنيا جي حياتيء جو مثال رڳو انهيء پاڻيء وانگر آهي، جنهن کي آسمان کان وسايوسون، پوء ساڻس زمين جا اهي اوڀڙ رليا مليا، جن مان ماڻهو ۽ ڍور کائيندا آهن، ايتري تائين جو جنهن مهل زمين پنهنجي ساوڪ ورتي ۽ سينگاري ۽ سندس رهڻ وارن ڀانئيو ته پاڻ مٿس وس وارا آهن. تنهن مهل اوچتو ان کي رات جو يا ڏينهن جو اسان جو حڪم پهتو، پوء ان کي لڻيل يعني صفا ناس ڪري ڇڏيوسون، ڄڻڪ ڪالهه ئي نه هئي. اهڙي طرح سمجهندڙ قوم لاء کولي نشانيون بيان ڪندا آهيون.